ບັນດາແຟນໆສຽງເພງຈາກແດນໄກຂອງ VOA ທີ່ຮັກແພງ ພົບກັນອີກຕາມເຄີຍ ມື້ນີ້ວັນນະສອນຈະຈັດຫາເພງຕາມຄຳຂໍມາສະເໜີທ່ານ ຈະແມ່ນນັກຮ້ອງຄົນໃດນັ້ນ ກະລຸນາເຂົ້າສູ່ລາຍການຂອງເຮົາ ໄດ້ ນະບັດ ນີ້ ສະບາຍດີ ແລະ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານຜູ້ຟັງເຂົ້າສູ່ລາຍການສຽງເພງຈາກແດນໄກຂອງ VOA ສຳລັບວັນອາທິດກາງເດືອນກໍລະກົດນີ້ ວັນນະສອນກໍບໍ່ຫວັ່ນໄຫວ ເຖິງແມ່ນວ່າອາກາດໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນຈະ ຮ້ອນເອົ້າປານໃດກໍຕາມ ເຮົາມາຟັງເພງເຢັນໆ ມ່ວນໆ ໃຫ້ຄາຍຮ້ອນກັນກ່ອນ ຂໍຈັດເພງທີ່ຄິດວ່າໂດນໃຈສາວໆທຸກຜູ້ທຸກຄົນເລີຍ ເປັນຜົນງານເພງຂອງນັກຮ້ອງໜ້າໃໝ່ໃນວົງການເພງລາວ ຊຶ່ງມີນ້ຳສຽງ ຄຸນນະພາບ ຂໍເຊີນໄປຮັບຟັງສຽງຫວານໆຂອງນ້ອງ Mini Angel ໃນບົດເພງຂ້ອຍບໍ່ແມ່ນນາງຟ້າ ພ້ອມໆກັນເລີຍ
ຕາບທີ່ຟ້ານັ້ນຍັງມີແສງຕາເວັນ

ນ້ອງນີ້ຍັງບໍ່ຢາກເປັນນາງຟ້າ
ຂໍຈັດເພງຊຳເໜືອແດນງາມ ທີ່ຂັບຮ້ອງໂດຍມີໄຊ ພູຊຳ ໃຫ້ນ້ອງຫຼວງປະເສີດ ລາຊາຊັບ ຈາກຫຼວງພະບາງ ຂອບໃຈທີ່ນ້ອງຂຽນເຂົ້າມາ ແລະ ບອກວ່າ ຈື່ເອື້ອຍວັນນະສອນໄດ້ ທີ່ໄດ້ພົບພໍ້ ແລະ ຖ່າຍຮູບຮ່ວມກັນ ໃນກຸດສົງການປີໃໝ່ລາວທີ່ຫຼວງພະບາງປີ 2015 ຫວັງວ່າເພງນີ້ຄົງຈະເຮັດໃຫ້ນ້ອງຕິດຕາມລາຍການຂອງເຮົາຕະຫຼອດໄປ

ທີ່ເປັນສື່ປະສານຜູ້ຄົນຢູ່ທົ່ວໂລກໃຫ້ຢູ່ໃກ້ຊິດກັນ ໂດຍສະເພາະແຟນໆຂອງລາຍການສຽງເພງຈາກແດນໄກຂອງ VOA ເພງກຸຫຼາບປາກເຊນີ້ ປະພັນໂດຍເຈົ້າຄຳຜາຍ ກຸນລະວຸດ ສິລະປິນອາວຸໂສຈາກເບລຢຽ ມ ແລະ ຂັບຮ້ອງໂດຍປະລິນຍາ ຄົນເສົ້າ ແລະ ຫວັງວ່າບຸນທະວີ ແລະ ເພື່ອນໆທີ່ປາກເຊຄົງຈະຄິດຮອດກັນ ແລະ ຂຽນເຂົ້າມາຫາທາງເຮົາອີກ ແລະ ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້ຄົງຈະໄດ້ພົບພໍ້ກັນ